بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز.

ئامېرىكىدىكى داڭلىق ئالىي مەكتەپلەرنىڭ بىرى بولغان جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتى يېقىندا ئۇيغۇرشۇناسلىق ئۈچۈن توققۇز يۈز مىڭ ئامېرىكا دوللىرى مەبلەغ تاپشۇرۇۋالدى. مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ تور بېتىدە بېرىلگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ ئۇلار يېقىنقى يىللاردا تاپشۇرۇۋالغان ئەڭ زور سوممىلىق مەبلەغ ئىئانىسىنىڭ بىرى ئىكەن. جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتى ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئۇيغۇرشۇناسلىق ساھەسىدە بايراقدار ئورۇنلاردىن بىرى بولۇپ، مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ پروفېسسورى شان روبېرتس يازغان ئۇيغۇرلارغا قارشى ئۇرۇش ناملىق ئەسەر ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئەڭ نادىر ئەسەرلەرنىڭ بىرى بولغان ياردەمچى پروفېسسور ئېرىك شىلوسېلنىڭ ئون توققۇزىنچى ئەسىردىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە بېغىشلانغان غېرىبلار ماكانى ناملىق ئەسىرىمۇ ھەر ساھەنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن ئىدى. مەزكۇر ئىنستىتۇتنىڭ مۇدىرى ئالىسا ئايرىس بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ قېتىملىق مەبلەغ مەكتىپىمىزنىڭ ئۇيغۇرشۇناسلىق ساھەسىنى يەنىمۇ يۈكسەلدۈرۈشىدە زور ئەھمىيەتكە ئىگە. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇ بىزنىڭ يىللاردىن بۇيانقى ئەمگەكلىرىمىزنىڭ بىر قېتىملىق ئېتىراپ قىلىنىشى، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىم مەبلەغ ئىئانە قىلغۇچى بۇنى نامسىز شەكىلدە ئەۋەتكەن بولۇپ، مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى خىزمەتلىرىنى داۋاملاشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. جورج ۋاشىنتون ئۇنىۋېرسىتېتى ئۆتكەن ئون يىل مابەينىدە ئۇيغۇرلار ھەققىدە خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى چاقىرىش، لېكسىيە ئۇيۇشتۇرۇش دېگەندەك پائالىيەتلەر بىلەن مەشغۇل بولۇپ كەلگەن. شۇنداقلا يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇرلار ھەققىدە بىر قىسىم يېڭى دەرسلەرنى ئاچقان ھەمدە ئوقۇغۇچىلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تاڭرىتاغ تورىنىڭ ئالتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ بىرىنچى ماي بايرىمى ساياھەت ھەپتىلىكىدە قەشقەر شەھىرى ۋە يېڭىسار ناھىيىسى قاتارلىق جايلاردىكى ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى قول ھۈنەرۋەنچىلىك نۇقتىلىرى خىتاي ساياھەتچىلىرىنىڭ غايەت زور قىزىقىشىنى قوزغىغان شۇنىڭدەك بۇ ھال خەۋەر تېكىستىدە يەرلىك خەلق بەھرىمەن بولۇۋاتقان بەختىيار تۇرمۇشنىڭ بىر تۈرلۈك كارتىنىسى شەكلىدە تەسۋىرلەنگەن خەۋەردە گەرچە يېڭىسار ناھىيىسىدىكى ساپالچىلىقنىڭ ئاز دېگەندىمۇ ئىككى مىڭ يىللىق ئۇزۇن تارىخقا ۋە كەڭ مەدەنىيەت ئاساسىغا ئىگە ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ يېڭىساردىكى دۇنياغا داڭلىق پىچاقچىلىق كەسپىنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدىكى باستۇرۇش ھەرىكىتىدە پۈتۈنلەي يىغىشتۇرۇۋېتىلگەنلىكى ھەققىدە سۆز قىلىنمىغان شۇ قاتاردا قەشقەر تۇرپان كۇچار قاتارلىق جايلاردىكى ساپالچىلىق كەسپىنىڭمۇ خىتاي ساياھەتچىلەرنى كۆپلەپ جەلپ قىلغانلىقى خىتاي ساياھەتچىلەرنىڭ بۇ ھۈنەرۋەنلەر نامايان قىلغان ھۈنەر سەنئەتتىن ئۇلۇغ جۇڭخۇا ۋەتىنىگە بولغان يۈكسەك سۆيگۈنى ھېس قىلغانلىقى دېگەنلەرنى بايان قىلىپ بۇلارنى خىتاي تەشۋىقاتىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلاندۇرۇشقا ئۇرۇنغان ھالبۇكى خەۋەر مەزمۇنىدىن ئايدىڭلاشقاندەك ئۇيغۇر قول ھۈنەرۋەنچىلىكىنىڭ بارلىق دۇردانىلىرى جۈملىدىن ساپالچىلىق كەسپى پۈتۈنلەي مۇزېيلىشىشقا ساياھەتلەشتۈرۈشكە يۈزلەندۈرۈلگەن بولۇپ ئىلگىرىكى ۋاقىتلاردىكىدەك مەھەللە بويىچە توپ توپ ھۈنەرۋەنلەر ساپالچىلىق ۋە باشقا ھۈنەرۋەنچىلىك قىلغان مەنزىرە كەلمەسكە كەتكەن ئىلگىرى ئۇيغۇر ھاياتىنىڭ بارلىق ساھەلىرىگە سىڭىپ كەتكەن ساپال بۇيۇملىرى ئەمدىلىكتە مۇزېيلارنىڭ تەكچىلىرىدىلا ساقلىنىدىغان ۋە قىسمەن جايلاردا كۆرگەزمە قىلىنىدىغان بۇيۇملارغا ئايلىنىپ قالغان مارك خاللېم كېيت فۇرمان قاتارلىق ئالىملار مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ تەسۋىرلىگەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەدەنىيەت سەنئەت ساھەسىنى ۋەيران قىلىش ھەرىكىتىدە ئۇيغۇر قول ھۈنەرۋەنچىلىك ساھەسىنىڭ ھەممىلا تارمىقى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىۋېتىلگەن بولۇپ ھەر بىر تۈر پەقەت سىمۋوللۇق شەكىلدە مۇزېيخانىلاردا ساقلاپ قويۇلغان شۇ قاتاردا ئۇيغۇر ساپالچىلىقىنىڭ بۆشۈكلىرىدىن بولغان قەشقەرنىڭ گۈزەر رايونىدىكى كوزىچى يار بېشى مەھەللىسى ساياھەت نۇقتىسىغا ئايلاندۇرۇلغان بولسىمۇ كوزىچى يار بېشى مەھەللىسىدىكى كوزىچىلىق كەسپى پۈتۈنلەي كۆزدىن يىتكەن مەھەللە بولسا خىتاي ساياھەتچىلەرگە ئۇيغۇرلارنىڭ قانداق بەختىيار تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى نامايان قىلىدىغان سىياسىي تەشۋىقات سەھنىسى بولۇپ قالغان.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ تور بېتىدە بەشىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلىنغان باياناتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئۇلار ھازىرغا قەدەر دىنىي ئېتىقادى ياكى خۇسۇسىي ئېتىقادى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئىككى مىڭ كىشىنىڭ ئەھۋالىنى ھۆججەتلەشتۈرۈپ چىققان ھەمدە بۇ ئۇچۇرلارنى مەخسۇس تور بەت ئامبىرى قىلىپ قۇرۇپ چىققان. تور بەتتە بۇ ئېتىقاد قۇربانلىرىنىڭ مىللىتى، جىنسىي ئايرىمىسى، ئېتىقادى ۋە ھازىرقى ئەھۋالى تەپسىلىي بايان قىلىنغان. شۇنىڭدەك ئۇلارنى ئاشۇ تۈرلەر بويىچە ئىزدەشكە بولىدىغان شەكىلدە رەتلەپ چىقىلغان. ئۇيغۇرلاردىن ئادىل تۇنىياز، ئىلھام توختى، ئابدۇجېلىل ھاجىم قاتارلىق ئىككى يۈزدىن ئارتۇق كىشى بۇ تىزىملىكتىن ئورۇن ئالغان. باياناتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ تىزىملىكتىكى كىشىلەر ئېتىقادلىرى سەۋەبلىك تۇتقۇن قىلىنغان، غايىب بولۇپ كەتكەن، جىسمانىي قىيناققا ئۇچرىغان، ئېغىر قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان مىليونلارچە ئىنساننىڭ ئازغىنە بىر قىسمى بولۇپ، نامسىز ھالدا قىينىلىۋاتقان مىليونلارچە كىشىنى ئۇنتۇماسلىق ئەسكەرتىلگەن. مەزكۇر كومىتېتنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، دۇنيا مىقياسىدا كىشىلەرنىڭ ئوخشىمىغان ئېتىقادقا ئەگەشكەنلىكى ئۈچۈنلا مۇشۇنداق كۆپ خىل قىيىن قىستاققا ۋە جازاغا دۇچ كېلىشى ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدۇ. بىز بۇ كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ھۆججەتلەشتۈرۈپ چىقىش ئارقىلىق بۇ كىشىلەرنىڭلا ئەمەس، يەنە مىليونلىغان ساندىكى نامسىز كىشىلەرنىڭمۇ بۇ قىيناقلارنىڭ ئوبيېكتى بولۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتۇق، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ ئۇچۇر ئامبىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا پۈتۈپ چىققان بولۇپ، ئاممىغا ئېچىۋېتىلگەن ھەمدە داۋاملىق ھالدا مۇكەممەللىشىپ ماڭماقتا ئىكەن. سىدنېي ئەتىگەنلىك خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ توققۇزىنچى مايدىكى ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە ئاۋسترالىيە دۆلەتلىك پۇتبول كوماندىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىيۇندا بېيجىڭغا بېرىپ ئارگېنتىنا دۆلەتلىك كوماندىسى ئەزالىرى بىلەن پۇتبول مۇسابىقىسىغا چۈشمەكچى بولۇشى نۆۋەتتە ھەر ساھەنىڭ كەسكىن تەنقىدىگە ۋە ئەيىبلىشىگە دۇچ كەلگەن مەلۇم بولۇشىچە دۇنيا پۇتبول چولپانلىرىنىڭ بىرى دەپ قارىلىدىغان لېئونېل مېسسىمۇ ئارگېنتىنا كوماندىسى تەركىبىدە بار ئىكەن ئاۋسترالىيە پۇتبول جەمئىيىتى بۇ ئەھۋالنى تەكشۈرۈۋاتقانلىقىنى جاكارلىغان ئۇلار بۇ ئەھۋالنىڭ يېقىندا قاتاردا ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا لوڭقىسى مەزگىلىدە ئاۋسترالىيە پۇتبول كوماندىسى ئەزالىرىنىڭ قاتاردىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە كۆچمەنلەر ھەقلىرىنىڭ دەپسەندە بولۇشىنى تەنقىدلىشى بىلەن غايەت زور دەرىجىدە پەرق قىلىدىغان قىلمىش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن

سىلەرنىڭ بېيجىڭغا بېرىپ ئارگېنتىنا كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىگە چۈشمەكچى بولۇشۇڭلار ئاۋسترالىيە ئۇيغۇرلىرىنىڭ يۈزىگە كاچات بىلەن بىرنى سالغانلىققا باراۋەر شۇنداقلا قىرغىنچىلىققا ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرگە شېرىك بولغانلىقتۇر دەپ كۆرسەتكەن يېقىنقى مەزگىللەردە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بىر قىسىم دۇنياۋى چولپانلارنىڭ كۈندىلىك پائالىيەتلىرىدىن ئورۇن ئېلىشقا باشلىغان بولۇپ ئۇلار ئىزچىل تۈردە تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرى ئادالەتسىزلىككە دۇچ كەلگەن، شۇنىڭدەك ئاۋازى بوغۇلغان خەلقلەر ئۈچۈن سۆز قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىش لازىم دەپ قاراۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ جەھەتتە ۋاسكېتبول چولپىنى ئەنەس كەنتەر ۋە پۇتبول چولپىنى مەسئۇد ئۆزىل ئىزچىل ئۇيغۇرلار ھەققىدە سۆز قىلغان ھەمدە ئادالەتنى ھىمايە قىلغان ئىدى.
كانادا ھۆكۈمىتى سەككىزىنچى ماي كۈنى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ دىپلوماتى جاۋ ۋېينى قوغلاپ چىقىرىش ھەققىدە قارار ئالدى. كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مېلانىيە جولىي بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، مەن ئېنىق قىلىپ شۇنى جاكارلايمەنكى، ھەرقانداق چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ بىزنىڭ ئىچكى ئىشلىرىمىزغا قول تىقىشىغا يول قويالمايمىز. ئەگەر ئۇلار بۇنداق قىلالمىسا، بىز ئۇلارنى كەلگەن جايىغا قايتۇرۇۋېتىمىز، دېگەن. ۋول سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ سەككىزىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ خىزمەتچىلىرىدىن جاۋ ۋېي ئىسىملىك بىر خىتاي خوڭكوڭدىكى خىتاي دائىرىلىرىگە كانادا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى مايكىل چوڭنىڭ خوڭكوڭدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى كۆزىتىش ھەمدە ئۇلارنى قورقۇتۇپ قويۇش ھەققىدە كۆرسەتمە بەرگەن. كانادا ئىستىخبارات ئورۇنلىرى بولسا بۇ ھەقتىكى بارلىق ماددىي ئىسپاتلارنى قولغا چۈشۈرگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، مايكىل چوڭ كانادا پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى ھەققىدىكى ئاۋاز بېرىشتە بۇنى قوللاپ ئاۋاز بەرگەن. بولۇپ، خىتاي دائىرىلىرى ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ تۇغقانلىرىغا تەھدىت سالغان. بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەر ئاشكارا بولغاندىن كېيىن جاۋ ۋېينى كانادا ھۆكۈمىتى قارشى ئېلىنمايدىغان شەخس دەپ ئېلان قىلغان ھەمدە ئۇنى بەش كۈننىڭ ئىچىدە چېگرادىن چىقىپ كېتىشكە بۇيرۇغان. كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن خىتاي دەرھال بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرگەن ھەمدە بۇنى پۈتۈنلەي تۆھمەت دەپ تۇرۇۋالغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە توققۇزىنچى ماي كۈنى كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ شاڭخەيدىكى كونسۇلخانىسىدا ئىشلەۋاتقان دىپلوماتلىرىدىن جېنىفېر لالوندىنى قارشى ئېلىنمايدىغان شەخس دەپ جاكارلىغان. سى ئېن ئېننىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، كانادا باش مىنىستىرى جاستىن ترودو بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بىز بېيجىڭنىڭ بۇ خىل قىلمىشلىرىدىن قورقۇپ قالمايمىز، دېگەن.

رادىيومىز ئۆتكەن ھەپتە خەۋىرىنى بەرگەن مارالبېشى بازىرى ئىچىدىكى لاگېردىن قويۇپ بېرىلگەن قۇربان نۇرنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېلىپ بارغان ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا ئۇنىڭ لاگېردىن جازا مۇددىتى توشۇپ ئەمەس بەلكى كۆزىدە ئېغىر مەسىلە كۆرۈلۈپ قويۇپ بېرىلگەنلىكى ئاشكارىلاندى مەلۇم بولۇشىچە ئۇنىڭ كۆزىنىڭ كۆرمەس بولۇپ قېلىشىغا لاگېردا تېخىچە قىرىق بەش كىشىنىڭ بىر ياتاقتا تۇرۇشى ۋە ئاز ھاۋالاندۇرۇش قاتارلىق ناچار شارائىتلارنىڭ سەۋەب بولغانلىقى ئايدىڭلاشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مارالبېشىنىڭ سېرىقبۇيا بازارلىق ئامانلىق مۇدىرى تۇتقۇن قۇربان نۇرنىڭ ئىككى يىل ئىككى ئايلىق جازا مۇددىتى توشۇپ قويۇپ بېرىلگەنلىكىنى مەلۇم قىلغان بۇ ھەقتە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېلىپ بارغان ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى ئۇنىڭ جازا مۇددىتى توشۇپ ئەمەس بەلكى كۆزىدە ئېغىر مەسىلە كۆرۈلۈپ لاگېردىكى مەشغۇلاتلارغا ماسلىشالمىغاندىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەنلىكىنى ئىنكاس قىلدى، تېلېفونىمىزنى قايتا قوبۇل قىلغان مەزكۇر ئامانلىق مۇدىرى قۇربان نۇر قويۇپ بېرىلگەندە كۆزى ئاساسەن كۆرمەيدىغان ھالەتتە چىققانلىقى ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ بېقىشىغا تاپشۇرۇلغانلىقىنى دەلىللىدى.
بۇ سىز قايسى كۈنى بۇ ھېلىقى جازا مۇددىتى توشۇپ قويۇپ بېرىلدى دېگەن بۇ قۇربان نۇرنىڭ بۇ سالامەتلىكىدە مەسىلە چىقىپ قويۇپ بېرىلگەنلىكى ھەققىدە گەپ بار، بۇ سالامەتلىكىدە نەدىن مەسىلە چىققان گەپ؟ كۆز، كۆز. ھا كۆزمۇ ئال. كۆز.
بۇ قۇربان نۇر دېھقانمۇ تىجارەتچىمۇ. دېھقان دېھقان. بۇ ھالال قىسقان دەرەختى.
كۈندە ھەدە شۇ شۇ ئىشلەپ تېخى تويمۇ قىلىپ بولالمىغان.
ئەپ كىمگە تاپشۇرۇپ بەردىڭلار كىم قاراۋاتىدۇ ھازىر. كەلدى تۇغقانلار ھالا بۇ يەردە كۆزى ياخشىلانغىچە يا تۇغقانلار قاراۋاتىدۇ ھەدە. ئۇنىڭ دېيىشىچە لاگېرغا ئېلىپ كېتىلىشتىن ئاۋال ئەسلىدە كۆزىدە ھېچقانداق مەسىلە بولمىغان قۇربان نۇر لاگېردىن چىققاندىن كېيىن دوختۇرخانىدا بىر ھەپتىچە كۆزىنى داۋالاتقان ۋە ئۇنىڭغا كۆز تومۇرى قۇرۇپ كەتكەنلىك دىئاگنوزى قويۇلغان. تەربىيەلەشكە سىلى ئاپىرىشنىڭ ئالدىدا كۆزى ساقمىتى ئاغرىقمىدى. ساقتى. ساقتى. ما دوختۇر نېمە دەپ دىئاگنوز قويدى؟ گلاوكوما. بۇنى نېمە سەۋەبتىن دەيدۇ؟ ئەمدى شۇ. كۆزنىڭ تومۇرى قۇرۇپ كېتىپتۇ دەيدۇ. شۇنداقمۇ؟ ھا. ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا لاگېرلاردا دەسلەپكى مەزگىللەردە كۆپ ساندا كىشىنىڭ كىچىك بىر كامېرىدا قىستىلىپ تۇرىدىغانلىقى، ۋە ھەتتا تۇتقۇنلارنىڭ ئورنىنىڭ قىسلىقى سەۋەبىدىن كېچىلىرى نۆۋەتلىشىپ ئۇخلايدىغانلىقى كېيىنچە چوڭ كۆلەملىك لاگېرلار سېلىنغاندىن كېيىن ئورۇن قىسلىقى يۈز بەرمىگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان ئەمما ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشى مارالبېشىدىكى لاگېرلاردا يەنە كۆپ ساندا كىشىنىڭ بىر ياتاقتا يېتىۋاتقانلىقى بۇ ياتاقلاردا دېرىزە يوقلۇقى ۋە ياكى دېرىزىنىڭ كىچىكلىكى سەۋەبىدىن ياتاقلارغا كۈن نۇرى چۈشمەيدىغانلىقى نەتىجىدە بۇ ياتاقلاردا ئۇزۇن ياتقان تۇتقۇنلارنىڭ كۆزىدە مەسىلە كۆرۈلىدىغانلىقىنى ئىنكاس قىلدى مەزكۇر ئامانلىق مۇدىرى قۇربان نۇرنىڭ مارالبېشىدىكى لاگېردا ئون بەش كىشى بىلەن بىر ياتاقتا ياتقانلىقىنى تىلغا ئالدى شۇ قۇربان نۇرنى سىز تەربىيىلەشتىن ياندۇرۇپ ئاچىققان ۋاقتىدا ئەڭ ئاخىرقى قېتىم قانچە كىشى بىر ياتاقتا يېتىپتۇ ئون بەش ئون بەشمۇ ئون بەش ئون بەش كىشى كارىۋات بارمىكەن كەچ ياتقان يەردە كارىۋات بار قانچە كارىۋات بار

ئەمما مارالبېشىنىڭ سېرىقبۇيا بازارلىق ساقچىخانا خادىمى قۇربان نۇرنىڭ يېڭى بارغاندا يىگىرمە بەش كىشى بىلەن قويۇپ بېرىلىشىنىڭ ئالدىدا قىرىق بەش كىشى بىلەن بىر ياتاقتا ياتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى قۇربان نۇرنىڭ بۇ كۆزىنىڭ ئاچ كۆرمەس بولۇپ قېلىشىنىڭكى بۇ ياتاقنىڭ شارائىتى بىلەن بىر مۇناسىۋىتى بار دېگەن گەپ بار بۇ ئاچ سىلەر دەسلەپتە ئاپارغان چاغدا قانچە كىشى بىلەن بىللە ياتقان شۇ

مارالبېشىدىكى مەلۇم بىر دوختۇرخانا خادىمى قۇربان نۇرنىڭ كۆزىدىن مەسىلە چىقىپ دوختۇرخانىدا ياتقانلىقىنى دەلىللىگەن بولسىمۇ ئەمما بۇ كۆز زەخمىسىنىڭ لاگېرنىڭ مۇھىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىدى ئەمدى بۇ نېمە كېسەلنىڭكىگە دىئاگنوز قويۇش ئۈچۈن قانداق يەردە تۇرغانلىقى نېمە يەپ نېمە ئىچكەنلىكى بۇ نەرسىلىنى سورىماپتىلە.

يەنە ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا كورلا شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسى ئۈستىدىن تۇتۇش بۇيرۇقى چىقارغان ئاتالمىش قاشقۇن جىنايەتچى ماخمۇت مۇيدىننىڭ تۈرمىدىكى چىدىغۇسىز ئازاب ۋە ئۆلۈم خەۋپى سەۋەبلىك تۈرمىدىن قاچقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى خىتاي ھۆكۈمىتى پاختا ئىشلەپچىقىرىشتا كەڭ كۆلەمدە ماشىنىسازلىقنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان بولسىمۇ يېڭىدىن ئېلان قىلىنغان دوكلاتتا پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ يەنىلا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە تايىنىۋاتقانلىقى ھەتتا يېشى سەكسەنگە يېقىنلىشىپ قالغان ئۇيغۇر دېھقانلارنىڭ ھورۇنلار تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلۈپ مەجبۇرىي ئەمگەككە ئەۋەتىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىزلەر ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىئان زېنز ئۇيغۇرلارنىڭ پاختا تېرىش ۋە باشقا پەسىللىك ھوسۇل يىغىش ئىشلىرىدا داۋاملىق ھالدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنز توققۇزىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان يېڭى دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى يېزا ئىگىلىكىنى ماشىنىلاشتۇرغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرسىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي پاختا ئۈزۈشكە كەڭ كۆلەمدە يۆتكەلگەنلىكىنى ئاشكارىلىغان ئادرىئان زېنز بۇ يېڭى دوكلاتىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى ھۆججەتلىرىگە ئاساسەن تەييارلىغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئىلگىرى ئاشكارىلانمىغان مەزمۇنلار بار ئىكەن ئۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېدى.
Beijing has been claiming that there's no forced labour, no forced cotton harvesting and that the region is getting more mechanized.
بېيجىڭ ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ، مەجبۇرىي پاختا تېرىشنىڭ يوقلۇقىنى، رايوننىڭ يېزا ئىگىلىكىنىڭ ماشىنىلىشىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بىراق مېنىڭ يېڭى تەتقىقاتىم ھوسۇل يىغىش ئەمگىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پەسىللىك ئىشچى يۆتكەش سىياسەتلىرىنىڭ ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلاپ بەردى. The seasonal labour transfers are continue to be an integral part of Xinjiang's planning.
ئۇنىڭ دېيىشىچە، بۇ خىل پەسىللىك ئەمگەك كۈچى يۆتكەش سىياسىتى بۇندىن كېيىنمۇ داۋاملىشىدىغان بولۇپ، ئۇ خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلغىچە بولغان بەش يىللىق خىزمەت پىلانىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن. دوكتور ئادرېئان زېنزنىڭ دوكلاتىدىكى يەنە بىر مۇھىم نۇقتا بولسا رايوندىكى پاختا تېرىش ئەمگىكىنىڭ ماشىنىلىشىشىمۇ بەرىبىر ئۇيغۇرلارنىڭ ئوخشىمىغان ساھەدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا ئىكەن
بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب پاختا تېرىشنى ماشىنىلاشتۇرۇش كەڭ كۆلەمدىكى تۇتاش ئېتىزلىقلارنى تەلەپ قىلىدۇ بۇ ھەمىشە ئۇيغۇر دېھقانلارنىڭ يەر ئىشلىتىش ھوقۇقىنى ھۆكۈمەتكە ۋە ئۇنىڭ قوللىشىدىكى خۇسۇسىيلارغا تاپشۇرۇپ بېرىشى بىلەن نەتىجىلىنىدۇ شۇڭا يېرىدىن قۇرۇق قالغان ئۇيغۇر دېھقانلار باشقا ساھەلەردە مەسىلەن زاۋۇتلاردا ئىشچىلارغا ئايلاندۇرۇلۇپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىدۇ قىسقىسى پاختىلارنى ماشىنا ئارقىلىق يىغىۋالغان تەقدىردىمۇ ئۇيغۇرلار باشقا جايلاردا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىشتىن قۇتۇلالمايدۇ
Other types of forced labour. ئادرېيان زېنز ئېنىقلاپ چىققان بۇ يېڭى ئىچكى ھۆججەتلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش خىزمىتىنىڭ مەجبۇرلاش خاراكتېرى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ ئالاھىدە كۈچەيگەن. بىر قىسىم يەرلىك دائىرىلەر ھەتتا ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى يېتەرلىك ئەمەس دەپ ئاتالغان ھورۇن ئادەملەر تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇپ، تىزىملىكتىكى كىشىلەرنى قايتا قايتا ئىدىيە ئۆزگەرتىش تەربىيىسىگە ئەۋەتكەن ھەمدە پاختا تېرىش ئەمگىكىگە سالغان. ئېچىنىشلىقى بۇ ئاتالمىش ھورۇنلار تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەنلەر ئىچىدە ياشانغانلارمۇ بار بولۇپ ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چوڭى يەتمىش يەتتە ياش ئىكەن.
The lists of lazy people you know they include people as old as seventy seven years are listed as lazy and it's just really shocking to think how ruthlessly Uyghurs were بۇ ئاتالمىش ھورۇن ئادەملەر تىزىملىكىدە ھەتتا يەتمىش يەتتە ياشقا كىرگەن ياشانغانلارنىڭمۇ بولۇشى بىزگە ئۇيغۇرلارنىڭ زالىملارچە ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ مەن تەتقىق قىلغان ھۆججەتلەرنىڭ بىرىدە ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە ئەمگەككە سېلىش شىنجاڭنى مۇقىملىققا ئېرىشتۈرىدىغان سىياسىي ۋەزىپە دەپ كۆرسىتىلگەن مانا بۇمۇ مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنىڭ قاتتىق قوللۇق بىلەن يۈرگۈزۈلۈشىدىكى سەۋەبلەرنىڭ بىرى بولۇشى مۇمكىن ئادرىيان زېنزنىڭ دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە پاكىتلار پاختا تېرىشتىن باشقا يەنە تېرىۋېلىنغان پاختىلارنىڭ تالالىرىنى ئۇرۇقىدىن ئايرىش ئەمگىكىنىڭمۇ تۈرمىلەردىكى دېھقانچىلىق مەيدانلىرىدا ئەپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە ئىكەن جۈملىدىن خىتاي ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئەمگەك ئارقىلىق ئۆزگەرتىش سىستېمىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرغان بولسىمۇ بىراق ئۇيغۇر ئېلىدىكى تۈرمىلەردە بۇ ھېلىھەم مەۋجۇت ئىكەن تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنز بۇ يېڭى دوكلاتىدا ئۆزبېكىستان ۋە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ پاختا ساھەسىنىڭ دۆلەت قوللىشىدىكى مەجبۇرىي ئەمگىكىنى سېلىشتۇرۇپ چىققان بولۇپ ھەر ئىككى جاينىڭ دۆلەت قوللىشىدىكى مەجبۇرىي ئەمگىكى تۆۋەندىكى ئورتاق خۇسۇسلارغا يەنى دۆلەتنىڭ ئېھتىياجلىق خىزمەتچى قوبۇل قىلىش نورمىسىنى بەلگىلىشى خىزمەتچى قوبۇل قىلىشى تەربىيىلەش خىزمەت مەنزىلىگە يۆتكەش ئەمگەكچىلەرنى باشقۇرۇش ۋە ئىشچىلارنى تۇتۇپ قېلىشتەك ئالتە خىل ئورتاق ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىكەن تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنزنىڭ بۇ يېڭى دوكلاتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرگىنىنىڭ ئەكسىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ھېلىھەم ھەر ساھەدە مەۋجۇتلۇقى ئۇنىڭ ھېچقاچان توختاپ قالمىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەرگەن بولۇپ ئۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ۋە غەرب دېموكراتىك ئەللىرىنى ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە تاقابىل تۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنى چىقىرىش ياكى ئۇنى كۈچەيتىشكە ئۈندەشتە مۇھىم رول ئوينايدىكەن

تېخىچە داۋاملىشىۋاتقان بۇ مۇنازىرە ھازىرقى دۇنيادا داۋاملىشىۋاتقان ئىس تۈتەكسىز ئۇرۇش يەنى ئۇچۇر جېڭىنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى نامايان قىلغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن بەشىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى سى ئېن ئېننىڭ داڭلىق مۇخبىرى ۋە رىياسەتچىسى جېك تەپىر بىلەن خىتاي كۈندىلىكى گېزىتى ياۋروپا ئىتتىپاقى شۆبىسىنىڭ باشلىقى چېن ۋېيخۇا ئوتتۇرىسىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرۇلۇق تىۋىتتېردا كەسكىن بەس مۇنازىرە بولغان بۇ بىر كۈننىڭ ئىچىدە بۇ مۇنازىرىگە شاھىت بولغانلار بىر مىليونغا، ئىنكاس قايتۇرغانلار توقسان توققۇزغا، قايتا ھەمبەھىرلىگەنلەر سەككىز يۈز ئەللىك ئالتە ئادەمگە يەتكەن. بۇ مۇنازىرىدە رىياسەتچى جېك تەپىر تەرىپىدە تۇرۇپ، خىتاينى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىگەنلەر ۋە چېن ۋېيخۇانى ياقلاپ، ئاتالمىش ئامېرىكىنىڭ جىنايەتلىرىنى كۆرسىتىپ، خىتاينى ئاقلىغانلار ئۆزلىرىنى ھەقلىق قىلىپ كۆرسىتىدىغان سۈرەتلەر ۋە ۋىدىيولارنى چىقارغان بولۇپ، ھازىرقى دۇنيادا داۋاملىشىۋاتقان ئىس تۈتەكسىز ئۇرۇش يەنى ئۇچۇر جېڭىنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى نامايان قىلغان جېك تەپىر تىۋىتتېرغا يوللىغان ئۇچۇرىدا مۇنداق دەپ يازغان خىتاي كومپارتىيىسى ئەمەلدارى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قوغدىغۇچىسى چېن ۋېيخۇانىڭ يۈزىنى قىلىپ ئۇ خىزمەت قىلىۋاتقان ھۆكۈمەتنىڭ قورقۇنچلۇق كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرىنى سى ئېن ئېن باش خەۋىرى پروگراممىسىدا بىر بىرلەپ كۆرسەتتىم جېك تەپىر بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىدە قورقۇنچلۇق يىغىۋېلىش لاگېرىنىڭ ئىچكى ئەھۋالى خىتاي ھۆكۈمىتى قىشلىق ئولىمپىك باشلىنىش ھارپىسىدا سىزنىڭ بۇ قاباھەتلىك رېئاللىقنى كۆرۈشىڭىزنى خالىمايدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن بىر تەنھەرىكەتچىنى ئولىمپىك مەشئىلىنى كۆتۈرۈشكە سالدى خىتاي ھۆكۈمىتى قانداق قىلىپ ھوللىۋود كىنوچىلىقىنى كونترول قىلىۋالدى قاتارلىق خەۋەرلەرنى كۆرسەتكەن چېن ۋېيخۇا بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇپ سەن ئافغانىستان ئىراق ۋە لىۋىيىدە ئېلىپ بارغان ئۇرۇش جىنايەتلىرىڭ ھەققىدە سۆزلەشكە پېتىنالمايسەن سى ئېن ئېن ھەقىقەتەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقات ماشىنىسى دېگەن بىز بۇ بەس مۇنازىرە توغرۇلۇق سى ئېن ئېن تاراتقۇسىنىڭ قانداق پوزىتسىيىدە ئىكەنلىكى ھەققىدە ئالاقىلاشتۇق ئۇلار ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب قايتۇرۇپ بۇنى ئاشكارىلاشقا بولمايدۇ ئارتۇق باھا بەرمەيمىز تىۋىتتېرغا چىقىرىلغانلار پەقەت شۇ ئادەمنىڭ ئۆزىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ دېدى ئامېرىكىدىكى ئانالىزچى گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئامېرىكا تاراتقۇلىرىغا باھا بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئەمما چېن ۋېيخۇا ھەققىدە پىكرى بارلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي ھاكىمىيىتى تاپتىن چىقىپ كەتتى. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى، خىتاي كۈندىلىك گېزىتىنىڭ ئادىمى چېن ۋېيخۇا سى ئېن ئېندىن چاتاق تېپىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئۆزىمۇ بىلىدۇ. جېك تەپىرنىڭ تىۋىتتېردا يوللىغانلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىگە پايدىسىز. شۇڭا چېن ۋېيخۇا چوقۇم خىتاينىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىن بۇيرۇق ئالدى. So Chen must be getting orders from the top to do this.
ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندرېس كور ئەپەندى رادىيومىزغا يوللىغان ئىنكاسىدا چېن ۋېيخۇانىڭ جېك تەپىرغا قارشى مۇنازىرە قوزغىشىغا باھا بېرىپ مۇنداق دېدى چېن ۋېيخۇا خىتاينىڭ بىر قىسىم دىپلوماتلىرى ۋە تاراتقۇلىرىدا كۆرۈلۈۋاتقان چىلبۆرە ھەيۋىسىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان تىپلاردىن بىرى چېن ۋېيخۇانىڭ تىۋىتتېردىكى تونۇشتۇرۇشىغا قارىغاندا ئۇ ئىلگىرى خىتاي كۈندىلىكىنىڭ نيۇيورك ۋە ۋاشىنگتوندا تۇرۇشلۇق مۇخبىرى ستانفورد ئۇنىۋېرسىتېتىدا تەتقىقاتچى بولغان بولۇپ تىۋىتتېردا يەنە جېك تەپىرنى ئەيىبلەپ جېك تەپىرنىڭ ئىنكاسى كىشىنى يىرگەندۈرىدىغان ماككارتىزم ۋە ئامېرىكىنىڭ زەھەرخەندىلەرچە قارا چاپلاش سىياسىتىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ خىتاينى ئەيىبلەش ئامېرىكا سىياسەتچىلىرىنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئىشى ئەمما ھازىر جەك تەپىرغا ئوخشاش ئاخبارات خادىملىرىمۇ بۇنى قىلىۋاتىدۇ دېگەن چەن ۋېيخۇا ئىلگىرىمۇ خىتاي كۈندىلىكىنىڭ ئەڭ ئاغزى بۇزۇق مۇخبىرلىرىدىن بىرى بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئەزاسى سېن مارشا بلەكبورننى تىۋىتتېردا ئېغىزغا ئالغۇسىز تىل بىلەن ھاقارەتلىگەن ئىدى

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆز پۇتىغا پالتا چېپىۋاتىدۇ. شۇڭا بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدا چاتاق چىقىۋاتقانلىقىدىن ئەنسىرىمەي تۇرالمايمىز. چېن ۋېيخۇانىڭ قىلمىشلىرى شۇملۇقتىن دېرەك بېرىدۇ. ئۇلار بىزگە ئەڭ يامان ئەھۋالغا تەييارلىق قىلىشىمىزنى ئەسكەرتمەكتە.
Chen's actions are ominous. They tell us to now expect the worst.
ئاندرېس كور ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتىكى كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
خىتاي كومپارتىيىسى چىلبۆرە تاكتىكىسى ئارقىلىق ئامېرىكىغا قارشى تەشۋىقات جېڭىدا غەلىبە قازىنىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولسىمۇ ھامان مەغلۇبىيەتكە ئۇچرايدۇ. چۈنكى ئۇلار ھەرقانچە جار سالسىمۇ كىشىنى قايىل قىلغۇدەك ئاساسى يوق.
ئىنكاسچىلار ئىچىدە خىتايدا يىگىرمە تۆت يىل ياشىغان مارىيو كاۋولو ئىسىملىك بىرى خىتاينى ئاقلاپ ھۆرمەتلىك جېك تەپىر سېنىڭ خىتايغا قارا چاپلىشىڭ ئىنسانىيەتكە قىلىنغان ھاقارەت دېگەن بولسا لويىس فىگورېۋا ئىسىملىك بىرى ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىپ دىققەت قىل سېنىڭ بۇ تەشۋىقاتىڭنى بىز شۇنچە يىراقتىن پۇراپ بىلىۋالدۇق دېگەن مۇنازىرىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىدىن قارىغاندا جېك تەپىرنى قوللىغانلار ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيىنى ياقلايدىغان كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى مۇھىم ئورۇنغا قويغان دۆلەتلەردىكى كىشىلەر بولسا چېن ۋېيخۇانى قوللىغۇچىلار خىتاينىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەن ئەرەب ئىسلام دۆلەتلىرى ئامېرىكىغا ئۆچلۈك قىلىدىغان بەزى ئافرىقا ۋە لاتىن ئامېرىكىسىدىكى كىشىلەردىن تەشكىل تاپقان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي يەتتىنچى ماي كۈنى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا سۆز قىلىپ شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسى خىزمىتىگە ئائىت بىر يۈرۈش مۇھىم كۆرسەتمىلىرىنى يەتكۈزگەن ئۇ سۆزىدە يەنە مۇقىملىق ۋە تېررورلۇققا زەربە بېرىش شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ نىشانى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بۇ خىزمەتنىڭ ئاۋانگارتلىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن

ۋە تېررورلۇققا زەربە بېرىش شىنجاڭنىڭ مۇقىم تەرەققىياتىنىڭ كاپالىتى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى پۈتكۈل خىتاي دۆلىتىنىڭ تەرەققىياتىدىكى مۇھىم نۇقتا ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ سەككىزىنچى ماي خەۋەر قىلىشىچە، ما شىڭرۇي يەتتىنچى ماي كۈنى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا قىلغان سۆزىدە، نۆۋەتتە بەزى غەرب ھۆكۈمەت، ۋە پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان خىتاينىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش سىياسىتىنىڭ شى جىنپىڭ تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن نىشان ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، باش سېكرېتار شى جىنپىڭ ئۆز قولى بىلەن شىنجاڭنىڭ يۆنىلىشىنى بەلگىلەپ بەردى. ئۇ بۇ رولنى باشقۇرغۇچى. ئۇ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئۇزۇن مۇددەت ئەمىنلىكنى نىشان قىلىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى بەلگىلەپ بەردى. ما شىڭرۇي يەنە شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ نەتىجىلىرىنى مەدھىيەلەپ مۇنداق دېگەن، نۆۋەتتە بىز باش سېكرېتار شى جىنپىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە شىنجاڭنىڭ كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش ۋە مىللىي گۈللىنىشىمىزدىكى ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى مۇستەھكەملەۋاتىمىز، ئاكتىپلىق بىلەن ياۋرو ئاسىيا ئوتتۇرىسىدا ئالتۇن يول قۇرۇپ، كۆرۈكلۈك يولىنى ئېچىۋاتىمىز.

نيۇ يوركتىكى تۇڭگان مىللىتىدىن بولغان خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىسى ماجۈ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ما شىڭرۇينىڭ بۇ سۆزىدىكى ئاتالمىش شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسى شى جىنپىڭ تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان دېيىلىشى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، يەنى كەڭ كۆلەمدە باستۇرۇش نىشان قىلىنىۋاتقان ۋەزىيەتنىڭ شى جىنپىڭ رەھبەرلىكىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىتى ئىكەنلىكىنى ئاشكارا ئېتىراپ قىلىش ئىكەن. ماجۈ مۇنداق دېدى. ئالدى بىلەن ما شىڭرۇي تەكىتلەۋاتقان شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىدىن ئېنىق كۆرىدىغىنىمىز، ئۇلارنىڭ ھازىر ھېچنېمىگە پەرۋا قىلماس بولۇۋاتقانلىقىدۇر. ئىلگىرى ھەر ھالدا بۇ شىنجاڭنىڭ سىياسىتى، خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي بەلگىلىمىسى ئەمەس، دېگەن ئىبارىلەر بار ئىدى.

ماجۈ ئەپەندى يەنە ما شىڭرۇينىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا بۇ سۆزلەرنى قىلىشىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغۇچىلارنى سەپەرۋەر قىلىپ، ئۇلاردىكى خىتاي مىللەتچىلىك روھىنى ئۇرغۇتۇش مەقسەت قىلىنغانلىقىنى بىلدۈردى. ما شىڭرۇي شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا قىلغان سۆزىدە يەنە، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيە خىزمىتىنىڭ ئاۋانگاردلىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇ ياشلار خىتاينىڭ زامانىۋىلىشىشى ۋە ئىككى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىدىكى ئاساسلىق كۈچ. كەڭ ياش ئوقۇغۇچىلاردىن ئۈمىدىمىز شۇكى، ئوقۇغۇچىلار پارتىيەنىڭ سۆزىنى ئاڭلاشتىن تەۋرەنمەسلىكى، پارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىشى، جاپا مۇشەققەتكە چىداپ كۈرەش روھى ئۇرغۇپ تۇرغان يېڭى دەۋر ياشلىرىغا ئايلىنىشى، ياشلىق باھارىنى ۋە ئەقىل پاراسىتىنى سوتسىيالىستىك خىتاينىڭ تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە ۋە گۈزەل شىنجاڭنى بارلىققا كەلتۈرۈشكە بېغىشلايدىغان بولۇشى كېرەك، دەپ تەكىتلىدى.

چېغ چىغ چىن دې يىگا يىگا دې جۆ شى چوڭ شې شې لای گاي بې يي گې مېن زوڭ جې گې جې گې ؤ شاڭ تا بۇ شې جېن تېن تاي زېم زوئ جې ما شېن رې جې يې څې چې شېن شېن لياڭ داڭ شې چې زوئ دې خوا ؤ ګې رېن رېن ۋېي خىتاي كومپارتىيەسى ئۈزلۈكسىز قوللىنىپ كېلىۋاتقان ۋاسىتىلەرنىڭ بىرى ئوقۇغۇچىلاردىن پايدىلىنىپ بىر مىللەتنى ئۆزگەرتىش. مېنىڭچە بۇ بۈگۈنلا يولغا قويۇلۇۋاتقان ئۇسۇل ئەمەس. بۇ قېتىم ما شىڭرۇينىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قىلغان سۆزلىرىگە كەلسەك، مېنىڭ نەزىرىمدە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئەللىكىنچى يىللىرىدىن باشلاپ، بولۇپمۇ ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش سىياسىتى يولغا قويۇلغان كېيىنكى ئوتتۇز نەچچە يىلدا خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرىنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن كۆپ خىزمەت قىلغان ئورۇن. سەكسىنىنچى يىللاردا بۇ يەرگە قوبۇل قىلىنغان نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق مىللەتلەردىن بولغان ئوقۇغۇچىلار كېيىنكى خىزمەت تەرەققىياتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى بىر قىسىم ۋەكىللىرىگە ئايلانغان ئىدى. ليۇ شيۇنرۇي ئەپەندى يەنە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلىرى ئىچىدىن يەنە خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى تونۇپ يەتكەن ۋە ئۇنىڭغا قارشى بىر تۈركۈم زىيالىيلارنىڭ چىقىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئەندىشىگە سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئەمما بۇ يەردە تەربىيەلەنگەن زور كۆپچىلىك زىيالىيلار تارىخىي ئىزلارنى تەتقىق قىلىش نەتىجىسىدە خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىكى زىيالىيلارغا ئوخشاشلا خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي باشقۇرۇش تۈزۈمىنىڭ ماھىيىتىنى ۋە ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىنى تونۇپ يەتكەن زىيالىيلارغا ئايلاندى. ئالايلۇق، у тәрбейләнген тәрбиеленген түркім ұйғырлар, қазақлар Қытай компартиясының өзінің компартия тарихи, компартияның акмия тарихы арқылы Қытай компартиясының әқиқи маһиятен білген.

مەكتەپتىكى مائارىپ تەربىيەسىدە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلىرىنى تەربىيەلەش، بولۇپمۇ ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرى دەپ قارىلىدىغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ دۇنيا قارىشىنى ئۆزگەرتىش، يەنى ئۇلارنىڭ سىياسىي قارىشى، قىممەت قارىشى، كىشىلىك قارىشى قاتارلىقلارنى ئۆزگەرتىپ، ئۇلارنى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شىنجاڭدىكى ۋەكىللىرىگە ئايلاندۇرۇش ئۇلار ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. ئامېرىكىدىكى ئالەم قاتناش ئىدارىسىنىڭ ئىنژېنېرى دوكتور ئەركىن سىدىق ئەپەندىمۇ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن يېتىشىپ چىققان ئۇيغۇر ئالىملىرىدىن ۋە تونۇلغان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭ بىرى. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆزىنىڭ سىياسىي تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىشىگە بۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ھەقىقىي مىللەتپەرۋەر ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ يېتىشىپ چىقىدىغان جاي ئىكەنلىكى سەۋەب بولغانلىقىنى بىلدۈردى. خىتاي كومپارتىيە ھاكىمىيىتى شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ئەڭ كۆپ ساننى ئىگىلەيدىغان بىر مەكتەپ بولۇپ كەلدى. شۇنداق بولغاچقا ئۇيغۇرلارنىڭ بىرىنچىدىن مىللىي ئېڭى ئىنتايىن كۈچلۈك، مىللىي ھېسسىياتى ئىنتايىن كۈچلۈك، ئاندىن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى مۇشۇ مۇستەملىكە سىياسىتىگە بولغان نارازىلىقىمۇ ئەڭ كۈچلۈك بىر ئورۇن. شۇڭا تارىخقا قارايدىغان بولساق، خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى ئېلىپ بېرىلغان ئىنقىلاب، نامايىش، كۈرەشلەر مۇشۇ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن باشلانغان. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەيلى ئۆتمۈشتە بولسۇن ياكى كېيىنكى دەۋرلەردە بولسۇن، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان ۋە بۇ يولدا كۈرەش قىلىدىغان بىر تۈركۈم ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى يېتىشتۈرۈپ چىققان بولۇپ، ئۇيغۇرلار تارىخىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى ئېلىپ بېرىلغان كۆپلىگەن ھەرىكەتلەردە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلىرى ھەر ۋاقىت ئاۋانگارد رول ئوينىغان. ئۇيغۇر كادىرلار، ئوقۇتقۇچىلار، رەھبەرلەر بولسۇن، گەرچە ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى كۆرسىتەلمىسىمۇ، ئۇلار بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ خىزمىتىنى قىلغاچ، يەنە بىر تەرەپتىن يەنىلا ئۇيغۇرنىڭ مەنپەئەتلىرىنى كۆزلەپ نۇرغۇن ئىشلارنى قىلدى. بۇ جەھەتتە نۇرغۇنلىغان شانلىق ئەسلىمىلەر بار. ئەڭ تىپىك مىسالى، مەسىلەن، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا مۇشۇ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن چىققان. قولغا ئېلىنغان بۇ ئەڭ ئاخىرقىسى. بەش ئىيۇل ۋەقەسىدىمۇ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئوقۇغۇچىلار ئىنتايىن باشلامچىلىق رول ئوينىغان. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە چەت ئەللەردە ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ ئالدىنقى سېپىدە كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ زور كۆپ قىسمىمۇ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن چىققان بولغىنى ئۈچۈن بۇ جاي ھەر ۋاقىت خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ئۈچۈن سەزگۈر جاي بولۇپ قارىلىپ كەلمەكتە ئىكەن. يەنە بىر تەرىپى چەت ئەلگە چىقىپ كەتكەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىدە بۇرۇن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان، ئوقۇش پۈتتۈرۈپ شۇ يەردە ئوقۇتقۇچى بولۇپ قېپ قالغان كىشىلەرمۇ كۆپ. بۇلارنىڭكى خېلى كۆپ قىسمى ناھايىتى ئاكتىپ چەت ئەلدىمۇ خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى كۈرەشلەردە. مۇشۇ سەۋەبتىن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ھەر قېتىم خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى ئەڭ كۈچلۈك زەربە بېرىش ئوبيېكتى بولۇپ كەلدى. بۇ ئەھۋال ھازىرغا قەدەر داۋاملىشىۋاتىدۇ. ھازىرمۇ خىتاي ھاكىمىيىتى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن داۋاملىق ئەنسىرەپ، ھەر خىل باھانىلار بىلەن ئۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارغا ۋە باشقا تۈركىي مىللەت ئوقۇغۇچى ئوقۇتقۇچىلارغا زەربە بېرىپ كېلىۋاتىدۇ. تەكشۈرۈپ ستاتىستىكا قىلىدىغان بولساق، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئۆسۈپ چىققان كادىرلارنىڭ ئىچىدە يەنىلا خىتاي ھاكىمىيىتىنى چىن كۆڭلىدىن قوللىماي، ئۇيغۇر مەنپەئەتىنى قوغداش جەھەتتە يوشۇرۇن ھالدا ئىزچىل تىرىشىپ ئىش قىلغان كىشىلەر يەنىلا كۆپ ساننى ئىگىلەيدۇ دەپ ئويلايمەن. شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى شىنجاڭ ئىنستىتۇتى نامىدا قۇرۇلغاندىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىلىم پەن ۋە مەدەنىيەت مەركىزىگە ئايلانغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىللەتپەرۋەر سەرخىل زىيالىيلىرى يېتىشىپ چىققان بۇ جاي ئۈزلۈكسىز ھالدا ھەرقايسى دەۋرلەردىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باستۇرۇش نىشانىغا ئايلىنىپ كەلگەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ

سەككىزىنچى ماي، دومىنىكا جۇمھۇرىيىتىنىڭ پونتا كانا شەھىرىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق قۇللۇق مۇنبىرىدىن ئەركىنلىك مۇنبىرىگىچە ناملىق خەلقئارالىق يىغىن ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىندا دۇنيادىكى ئەللىك مىليونغا يېقىن ئىنساننىڭ زامانىۋى قۇللۇققا تۇتۇلغانلىقى، بۇنىڭ ئىچىدە يىگىرمە سەككىز مىليون ئىنساننىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقى، بۇ قۇللۇققا دەرھال خاتىمە بېرىشنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئىنسانىيەت ئۈچۈن ھەل قىلىشقا تېگىشلىك ئەڭ جىددىي مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولغانلىقى ئاساسلىق تېما قىلىنغان. مەزكۇر يىغىنغا مەركىزى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى روشەن ئابباس ۋە خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھاملار ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن قاتناشقان. روشەن ئابباس خانىم يىغىندا قىلغان سۆزىدە شەرقىي تۈركىستاندا ۋە خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە ئەر-ئايال، قېرى-ياش بولۇپ قانچە يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ قۇل ئىشچى قىلىپ ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ دىققەت قوزغىغان.
دومىنىكا جۇمھۇرىيىتىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان زامانىۋى قۇللۇققا قارشى تۇرۇش خەلقئارالىق يىغىنىغا ئىلھام توختىنىڭكى قىزى جەۋھەر بىلەن ئىككىمىز قاتناشتۇق. مەن يىغىندا قىلغان سۆزۈمدە شەرقىي تۈركىستاندا نۆۋەتتە داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭكى ھەر ساھەلىرى توغرىسىدا شۇنداقلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك، ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى قۇل قىلىنىۋاتقان ئەھۋاللىرى توغرىسىدا تەپسىلىي سۆزلەپ ئۆتتۈم. شۇنداقلا بۈگۈنكى بۇ دۇنيادا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللەت سۈپىتىدە زور كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىنىپ، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقاننى مىسال بىلەن ئوتتۇرىغا قويدۇم. مىليونلىغان ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنىڭكى تۈرمىلەردە، جازا لاگېرلىرىدا ۋە جازا لاگېرلىرى ئەتراپىدىكى زاۋۇتلاردا ۋە خىتاينىڭكى ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە قۇل ئىشچى قىلىپ ئىشلىنىۋاتقانلىقلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم. بۇ قۇل ئىشچىلارنىڭ ئارىسىدا ئەرلەر، ئاياللار، قېرىلار، بالىلارنىڭ بارلىقىنى سۆزلىگەن ۋاقتىمدا يىغىن ئەھلىنىڭكى بۇنىڭغا دىققىتى بۇرۇلدى. كېيىن يىغىن تۈگىگەندىن كېيىن بىر قانچىلىغان خەلقئارا ئىشچىلارنىڭكى ھەق ھوقۇقىنى قوغداش تەشكىلاتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى كېلىپ مېنىڭ بىلەن ئالاقىلىشىپ بۇندىن كېيىنكى ئۆزلىرىنىڭ پلاتفورمىلىرىدا شۇ ئۇيغۇر قۇل ئىشچىلىرى ئۈچۈن ئۇلارنىڭمۇ لوببىچىلىق قىلىدىغانلىقلىرىنى سۆزلەپ ئۆتتى. سەككىزىنچى ماي كۈنى گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا ئاپتوموبىل سانائىتىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى، فولكسۋاگېن مىسالى دېگەن تېمىدا يىغىن ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىننى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتى قاتارلىق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان. يىغىندا گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېتىلىش مەسىلىسى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنغان.
بۈگۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەر تەشكىلاتى ۋە تەنقىدىي ئاكسىيەچىلەر تەشكىلاتىنىڭكى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇشى ھەمدە گېرمانىيە پارلامېنت ئەزاسى مۈللەر روزېنترېد ئەپەندى، گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى ھەرىكىتىنىڭكى ۋەكىلى مىشېل خانىم ۋە شۇنداقلا دۇنياغا داڭلىق درايۋىنگ فورس ناملىق دوكلاتنىڭكى يازغۇچىسى داڭلىق تەتقىقاتچى سوسىتو خانىمنىڭ قاتنىشىشى بىلەن گېرمانىيەنىڭكى بېرلىن شەھىرىدە گېرمانىيە سانائەت شىركەتلىرىنىڭكى جۈملىدىن ماشىنىسازلىق شىركەتلىرىنىڭكى ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق مۇناسىۋىتى ھەققىدە بىر ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئېلىپ بېرىلدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندى بۇ يىغىنغا قاتنىشىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى قانداق يوشۇرۇۋاتقانلىقى فولكسۋاگېنغا ئوخشاش چەت ئەل ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قانداق چېتىلىۋاتقانلىقى، ئۇلار ئىشلىتىۋاتقان ماشىنا زاپچاسلىرىغا كېرەكلىك خام ئەشيالارنىڭ ئەسلىدە شەرقىي تۈركىستاندىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكى قاتارلىق مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان.
بۇ يىغىنغا گېرمانىيە سىياسىي سەھنە ساھەسىدىن تەتقىقاتچىلار، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى، تەشكىلاتلارنىڭ ۋەكىللىرى بولۇپ ئەللىكتىن ئارتۇق ئادەم قاتناشتى. بۇ يىغىندا ئاساسلىقى گېرمانىيەنىڭكى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ماشىنىسازلىق شىركىتى بولغان فوكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى مىسالىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، ۋەتىنىمىزدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارنى قۇل ئەمگەك سۈپىتىدە ئىشلىتىش ۋە ئۇلارنىڭ ئىشلەپچىقىرغان مەھسۇلاتلىرىنىڭكى غەرب ئەللىرىدە سېتىلىۋاتقان نۇرغۇن مەھسۇلاتلارغا تەسىر كۆرسىتىشى، ئىشلىتىلىشى، سېتىلىشى، جۈملىدىن بۇ ماشىنىسازلىق ساھەسىگە بولغان چوڭ تەسىرى ۋە بۇ شىركەتلەرنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن ئىبارەت چوڭ ئارقا كۆرۈنۈش، ئاستىدا ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان مەسىلىلىرىنىڭكى قانچىلىك دەرىجىدە ئېغىرلاشقانلىقى، چوڭقۇرلاشقانلىقى بۇ جەھەتتە سىياسەتچىلەرنىڭ، جەمئىيەتنىڭ ۋە شۇنداقلا بۇ شىركەتلەرنىڭكى ئۆزىنىڭكى قانۇنىي ۋە ۋىجدانىي مەسئۇلىيەتلىرىنى ئادا قىلىشنىڭكى زۆرۈرلۈكى ۋە بۇنى قانداق قىلىپ ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەكلىكى ھەققىدە كونكرېت تېمىلار، تەدبىرلەر، كەلگۈسىدە ئېلىپ بېرىدىغان ھەرىكەتلەر ئۈستىدە سۆھبەت ئېلىپ بېرىلدى.

تۇغۇت چەكلەش، مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش، جىنسىي زوراۋانلىق ۋە جىنسىي تاجاۋۇزچىلىق قىلمىشلىرىنى پاش قىلغان.
جۈمە كۈنگىچە يەنە ئوتتۇرىلىقتا بىر قانچە تەشكىلاتلار بىلەن كومىتېت ئوتتۇرىلىقتا كۆرۈشىدىغان ئوچۇق يا يېپىق يىغىنلار بولىدۇ. بۈگۈن تەشكىلاتلار بىلەن بولغان يىغىنى باشلاندى. بۇ تەشكىلاتلار يىغىنىدا مەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ نامىدا ۋە ئۇيغۇر ئاياللارنىڭ نامىدا مۇشۇ بىزنىڭ ۋەتەندىكى، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ئاياللار قانچىلىك زۇلۇملاردا قالغىنىنى، قانداق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ چىقتىم. بۇ سەكسەن بەشىنچى نۆۋەتلىك يىغىندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا بولسۇن، تىبەتتە بولسۇن ياكى بولمىسا خىتاينىڭ ئۆزىدە بولسۇن ئاياللارنىڭ قانداق زۇلۇملارغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ چىقىدۇ. ئىككىنچى ئايدىكى.

ئاتمىش تۆت يىللىق قىسقىغىنە ھاياتىغا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى خوتەن ئىنقىلابىنىڭ يولباشچىلىقىنى شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىن ئىبارەت بۈيۈك بىر ئابىدە ئەسەرنىڭ مۇئەللىپلىكىنى خىتاي تارىخچىلىرى بىلەن بولغان مۇرەسسەسىز قەلەم كۈرەشلىرىنى شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى ۋەتەن داۋاسىنىڭ مۇشەققەتلىك جەريانلىرىنى سىغدۇرغان بۇ كىشى ۋەتىنىگە تۇتاشقان ئارمانلىرى ئىلكىدە بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالىشىدۇ

بۇ كەلگەن خەلق بايرامى ماڭا بايرام ئەمەس چۈنكىم، يوق ئاڭا بىر كۆڭۈل ئىچرە بۇ قايغۇلار ئاراسىدىن. جاھاندا ھەر نە غەم بار، بارچەسى توپلاندى باشىمغە، قۇتۇلماق ئاھ بولغايمۇ بۇ جاھاننىڭ ماجراسىدىن.
مانا بۇ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بىرىنچى يىلدىكى قۇربان ھېيت كۈنىدە كابۇلدا يازغان بايرام ناملىق شېئىرنىڭ دەسلەپكى ئىككى كۇپلېتى ئىدى. ۋەتەن قايغۇسىدا پۇشۇنۇۋاتقان بىر ئىنسان ئۈچۈن مۇساپىرەتتە ئۆتكۈزگەن بايرام ھەقىقىي بايرام ئەمەس ئىدى. پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندىنىڭ باھاسى بويىچە ئېيتقاندا، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا كۆپ قىرلىق بىر شەخس ئىدى.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا دىنىي ئالىم، مائارىپچى، ئىنقىلابچى، سىياسەتچى، تارىخچى، يازغۇچى ۋە شائىر بولۇشتەك كۆپ قىرلىق بىر شەخس. ئۇنىڭ ئەدەبىي كىشىلىكىمۇ ناھايىتى كۈچلۈك. ۋەتەن قايغۇسى ناملىق شېئىرلار توپلىمى ۋە قۇتلۇق تۈركان ناملىق ئوپېرېتى ئۇنىڭ ئەدەبىي قابىلىيىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ئۆزىنىڭ قەلەم بىلەن ئېلىپ بارغان مۇجادىلە ھاياتىدا ۋەتەن قايغۇسى ناملىق شېئىرلار توپلىمى بىلەن قۇتلۇق تۈركان ئوپېراسى ناملىق چوڭ ھەجىملىك سەھنە ئەسىرىنى قالدۇرۇپ كەتكەن ئىدى. تۈركىيە ئەگەي ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ۋەتەن قايغۇسى ناملىق بۇ شېئىرلار توپلامىدىن يەر ئالغان يالقۇنلۇق شېئىرىي ئەسەرلەرنىڭ بۇغرانىڭ ئەدەبىي تالانتىنى تولۇق نامايان قىلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
ۋەتەن قايغۇسى ناملىق كىتاب بىرىنچى مۇھاجىرەت، ۋەتەنگە قايتىش ۋە ئىككىنچى مۇھاجىرەت دەپ ئۈچ بۆلۈمگە ئايرىلغان. بۇ كىتابتا بۇغراغا ئائىت يىگىرمە تۆت پارچە شېئىر ئورۇن ئالغان. بۇ شېئىرلار ئارىسىدا بىر يۈز سەكسەن مىسرالىق بىر ئەرەبچە شېئىر، ئەللىك ئىككى مىسرالىق بىر پارسچە شېئىر بار. كىتابتا تۆت پارچە شېئىر قوليازما شەكلىدە بېرىلگەن. بۇغرا شېئىرلىرىدا ئاشۇ ئۇيغۇر كىلاسسىك ئەدەبىياتىغا ئائىت نەزمىي شەكىللەر بىلەن بىرگە خەلق ئېغىز ئەدەبىياتىغا خاس نەزمىي شەكىللەرنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن ئىشلەتكەن. بولۇپمۇ شېئىرلىرىدا ۋەتەن ۋە مىللەت سۆيگۈسى، ۋەتەنگە بولغان ھەسرىتى ئالاھىدە گەۋدىلەنگەن.
گېرمانىيەدىكى مۇستەقىل تەتقىقاتچى، تۈركولوگىيە دوكتورى ئابلەت سەمەتنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ۋەتەن خىزمىتىدە ئەلەم بىلەن قەلەمنى تەڭ كۆتۈرۈپ ماڭالىغان ناھايىتى ئاز ساندىكى سەرخىللارنىڭ بىرىدۇر.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ھەزرىتىم ئۆز ھاياتىنى بېغىشلىغان ۋەتەن خىزمىتىدە ئەلەم بىلەن قەلەمنى تەڭ كۆتۈرۈپ ماڭالىغان ناھايىتى ئاز ساندىكى شەخسلىرىمىزدىن بىرى. ھەزرىتىم كۆتۈرگەن ئەلەم ئۆز خەلقىنى ئەركىنلىك ۋە مۇستەقىللىق يولىغا يېتەكلىسە، قەلىمىدىن تۇغۇلغان ئىلمىي ئەمگەكلىرى بىلەن ۋەتەن داۋاسىنىڭ تەۋرەنمەس ئاساسلىرىنى قوغدىغان ھەزرىتىم تىلى ئۆتكۈر، ماھىر بىر شائىر ئىدى.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىئوگرافىك يازمىسىدا ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى ئىككىنچى ئايدا ھىندىستاندىن ئايرىلىپ، پامىر تاغلىرىدىكى قار شىۋىرغانلىق يوللاردا جاپالىق سەپەر قىلىپ ئاخىرى ئافغانىستاننىڭ ۋاخان جىلغىسىغا يېتىپ بارغانلىقىنى ئۇ يەردىن ۋەتەنگە قايتا كىرىش مۇمكىنچىلىكى بولماي ئالتە ئايچە تۇرۇپ قالغانلىقىنى يازغان ئىدى بۇغرا كېيىنچە كابۇلغا بارغاندىن كېيىن بۇ ھەقتە ئۈچ يۈز قىرىق سەككىز مىسرالىق بىر شېئىرىي ئەسەر يازغان ئىدى پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇ مۇخەممەسنى بۇغرانىڭ بىرىنچى ھىجرەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدىكى ۋەتەن ئۈچۈن چىقىش يولى ئىزدەش مۇجادىلەسىنىڭ بەدىئىي ئىنكاسى دەپ قارايدۇ.
بۇغرا كابۇلدا تۇرغان يىللىرىدا بىر مەسنەۋى يازغان. ئۈچ يۈز قىرىق سەككىز مىسرالىق بۇ مەسنەۋىدە بۇغرا ھىندىستاندىن ئايرىلىپ، پامىر تاغلىرىدىن ئېشىپ ئافغانىستانغا كېلىش جەريانىدىكى ھادىسىلەرنى، مۈشكۈل ۋە جاپالىق سەپەرنى بايان قىلغان. شېئىردىكى تەسۋىرگە قارىغاندا، بۇغرا ھىندىستاننىڭ دىر دېگەن يېرىدىن يولغا چىققان ۋە مۆلدۈر يامغۇر ۋە قار يېغىۋاتقان سوغۇق كۈنلەردە ناھايىتى جاپالىق بىر سەپەرگە ئاتلانغان. بۇغرا بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ يازىدۇ، چىقتۇق دىردىن چۈن قىلدۇق سەپەر، بۇ كۈنلەر بىزە بولدى گويا سەقەر. كى بىر مىل يەردە بىزە بولدى يار، گاھى تولە ۋە گاھى يامغۇرۇ قار. بۇغرا سەپەر جەريانىدا ناھايىتى ئېغىر قىيىنچىلىقلارغا يولۇققانلىقىنى تۆۋەندىكىدەك تەسۋىرلەيدۇ. تۈشۈپ كەچقۇرۇندا داخان خانەگە، پېرى ئوداسى كەبى ۋەيران خانەگە. ئول ئۆينىڭ ئۆزىدىن ئوچاقى يوغان ئانىڭ قىسقا تارىفى بەيتۇل داخان. يەنى بۇغرا سەپەر جەريانىدا ۋەيرانە يەرلەردە قونۇشقا مەجبۇر بولغان. بۇ جەرياندا يەنە چېگراغا ئادەم ئەۋەتىپ مەلۇمات توپلىغان. بۇ ھەقتە بۇغرا مۇنداق يازىدۇ، ھەر سەرھاتنىڭ ئەھۋالىنى ئۇققالى، نە سۆز بولسا ئاندا ئانى بىلگەلى، راۋان بولدى ئۇ كۈنى تۇرسۇننىياز، ئالىپ ھاكىم ئۈچۈن سالامى بىر ئاز. ئىككى كېچە قوندى ۋە كەلدى يانىپ، نە سۆز بولسا ئاندا ھەممەنى بىلىپ. چۇ زۇلمەت بالايى زۇلمەت ئىدى. نە كابۇل سارىدىن بىزە يوق خەبەر، نە پەنجابداكى يارلاردىن ئەسەر. يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا، بۇغرا ۋە سەپداشلىرىنىڭ ھىندىستاندىن ئافغانىستانغا كېلىشىمۇ ئاسان بولمىغان. بۇغرا مىسكىن ۋەتەن، غېرىب ۋەتەن، بىناۋا ۋەتەن دەپ تەرىپلىگەن، ئۆز ۋەتىنى ئۈچۈن تارتمىغان جاپاسى، چەكمىگەن دەرد-ئەلىمى قالمىغان.
ۋەتەن تېمىسى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا شېئىرىيىتىنىڭ مەڭگۈلۈك ئانا تېمىسىدۇر. ئۇ شېئىرلىرىدا ۋەتىنىگە بولغان پۈتمەس تۈگىمەس ئوتلۇق سۆيگۈلىرىنى ئىپادە قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ۋەتەن ئاسمىنىنى قاپلىغان زۇلمەتنىڭ ھامىنى تارقايدىغانلىقىنى، ئېرتىش كېچىكلىرىدىن دائىملا سەل ئېقىۋەرمەيدىغانلىقىنى جاكالايدۇ. ئەي دوستۇم، ئىستەسەڭ ئەگەر كوھى قافغا قاچ.

ئېرتىش كېچىكلەرىدىن ئاقارمۇ ھەمىشە سەل. مەركىزىي شىۋېتسىيەدىكى دۇنيا يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئەپەندىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ۋەتەن سۆيگۈسى بۇغرا شېئىرىيىتىنىڭ ئەڭ يۈكسەك تېمىسىدۇر. ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇغرا ئۆز شېئىرلىرىدا ۋەتىنىگە بولغان چەكسىز سۆيگۈسىنى قانداق ئىپادە قىلغان بولسا، ھاياتىنىمۇ شۇنداق ياشىغان بىر ئىنسان ئىدى. بۇغرانىڭ شېئىرلىرىدا يۈكسەك بىر تېما بار، يەنى ئۇ بولسىمۇ ۋەتەن سۆيگۈسى، خەلق سۆيگۈسى، مىللەت سۆيگۈسى. مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ شېئىرلىرىنى ئوقۇغان ۋاقتىدا مۇشۇ تۇيغۇنى ھەر قانداق بىر ئادەم ھېس قىلالايدۇ. مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا شېئىرلىرىدا ۋەتەنگە بولغان سۆيگۈسىنى قانداق ئىپادىلىگەن بولسا، ھاياتىنىمۇ شۇنداق ياشىدى. ھاياتى بىلەن ئىجادىيىتى بىرلەشكەن، بىر-بىرسىنى تولۇقلىغان شائىر دېسەك ئارتۇق كەتمەيدۇ. بىز بۇغرانىڭ تارىخىنى، ھايات تارىخىنى ئۆگەنگەن ۋاقتىمىزدا شېئىرلىرىنى ئوقۇغاندەك بولىمىز. شېئىرلىرىنى ئوقۇغان ۋاقتىدا شېئىرلىرىدىن مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ سىياسىي ھاياتىنى، ئىنقىلابىي ھاياتىنى ياكى بىر ئىنقىلابچىغا خاس بولغان بىر شەخسنىڭ جەڭگىۋار روھىنى ئوقۇغاندەك بولىمىز.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا بەدەخشاندا ئېيتىلغان تۈركىي مۇخەممەس ناملىق شېئىرىدا يىراقتىكى مۇنقەرز ۋەتەننى مىسكىن ۋەتەن، غېرىب ۋەتەن، بىناۋا ۋەتەن دەپ تەسۋىرلىسە، بايرام ناملىق شېئىرىدا ئۆزىنىڭ يات ئەلدىكى غۇربەت تۇيغۇلىرىنى ۋەتەن يوق، مىللەت يوق، دوستۇم يوق، ھەر نە بارىم يوق دېگەن مىسرالار ئارقىلىق ئىپادە قىلغان ئىدى. شۇڭىمۇ پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇغرانىڭ كابۇلدىكى سىياسىي مۇساپىرەت ھاياتىنى ۋەتەن ھەسرىتىدە پۇچىلانغان ئازابلىق سەككىز يىل دەپ ئېيتىدۇ. كابۇلدا تۇرغان سەككىز يىل جەريانىدا قاتتىق ۋەتەن ھەسرىتى چەككەنلىكىنى كۆرىمىز. بولۇپمۇ ۋەتەننىڭ ئىشغال ئاستىدا قېلىشى ۋە مىللەتنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈلپەتلەر ئۇنى چەكسىز ئازابلىغان. ئۇ بايرام ناملىق شېئىرىدا مۇنداق يازىدۇ.
ۋەتەن يوق، مىللەت يوق، دوستۇم يوق، ھەرنە بارىم يوق. جانىم بىرلە ئۈمىدىم قالدى، قورقارمەن فەناسىدىن. شەھەركىم تۇردۇم ئاندا، ھېچبىر دەردىمگە دەرمان يوق. باشىمغا يۈز بالا كەلمەكتەدۇر خەلقىمنىڭ جاپاسىدىن. ئىسىت كىم يۇرت ئارا مۇستەبىتلەر ھۆكۈم سۈرمەكتە. قۇتۇلماي قالدى مىللەت ئاھ كۈنلەرنىڭ قاراسىدىن. باشىمغا كەلسە ھەر تۈرلۈك بالا رازى ئىدىم ئەمما، قۇتۇلسا گەر ۋەتەن بىرلە ئۇلۇس ئۇشبۇ ياراسىدىن.
ۋەتەن ۋە مىللەت ئاسارەت ئاستىدا قالغاندا بايرامنى بايرامدەك ئۆتكۈزۈش مۇمكىن ئەمەس. بۇ تۇيغۇ ۋە ھېسسىياتنى مۇشۇ چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ھەر ئۇيغۇر ياخشى چۈشىنىدۇ دەپ ئويلايمەن.
دوكتور ئابلەت سەمەت تىل نۇقتىسىدىن بۇغرا شېئىرلىرىنىڭ ئىپادىلەش كۈچى ۋە سۆز ئىشلىتىش ماھارىتىگە ناھايىتى يۇقىرى باھا بېرىدۇ.
ھەزرىتىم ئۆز شېئىرلىرىنى پەقەت ئانا تىلدىلا ئەمەس، بەلكى پارسچە، ئەرەبچە ۋە تۈركچە يازالىغانلىقى بىلەن باشقا شائىرلىرىمىزدىن ئالاھىدە پەرقلىنىپ تۇرىدۇ. شېئىرلىرىنى ئوقۇغان چېغىمىزدا بىزنى ئالاھىدە جەلپ قىلىدىغان يەنە بىر نۇقتا، ھەزرىتىمنىڭ سۆز تاللاشتا ئانا تىلىمىزغا نەقەدەر ئېتىبار بىلەن مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىدۇر. ئۇ ئافغانىستاندا يازغان دەسلەپكى شېئىرلىرىدىلا ئارابچە، پارسچە سۆزلەرنىڭ ئورنىغا تۈركچە، ھەتتا قەدىمكى ئۇيغۇرچىدىكى سۆزلەرنى تاللاپ ئىشلىتىشنى تېخىمۇ ئۇيغۇن كۆرىدۇ. مەسىلەن، ھەزرىتىم دۇنيا سۆزىنىڭ ئورنىدا ئاژۇن سۆزىنى، دەريا سۆزىنىڭ ئورنىدا ئۆگۈز سۆزىنى، مىللەت سۆزىنىڭ ئورنىدا ئۇلۇش، خەتەر سۆزىنىڭ ئورنىدا ئادا، مەينەت سۆزىنىڭ ئورنىدا ئارىغسىز سۆزلىرىنى قوللىنىشنى مۇۋاپىق كۆرىدۇ.
دەرۋەقە، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا كەشمىر ۋە ئافغانىستاندا ئۆتكۈزگەن بىرىنچى مۇھاجىرەت يىللىرىدا ئۆزىنىڭ ۋەتەن ھەققىدىكى پۈتكۈل ھېس-تۇيغۇلىرى، ئوي-خىياللىرى، سېغىنىشلىرى، ئازابلىرى ۋە پىكىر-تەلقىنلىرىنى قەلىمىدىن تامغان شېئىرىي مىسرالارغا مۇجەسسەملىگەن ئىدى. ھىمالايا شۇ ئالدىمدىن چېكىل بىر ياققا. قاراقۇرۇم ئۆزۈڭنى تارت يولدىن يىراققا. قاراڭغۇ تاغ سەنمۇ سۈرۈل بىر ئاز ئۇزاققا. سالقىنلانسۇن بۇ يۈرەكنىڭ ئوتلۇق ياراسى. كېلىپ ماڭا گۈزەل يۇرتنىڭ باھار ھاۋاسى. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى مەشھۇر شەخسىيەت، خوتەن ئىنقىلابىنىڭ يولباشچىسى، شەرقىي تۈركىستان تارىخى ناملىق ئەسەرنىڭ مۇئەللىپى، شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ھەرىكىتىنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى بولغان مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىيو پىروگراممىسىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار. بۇ ھەقتىكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئاخىرى داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. پروگراممىنى قۇتلان تەييارلىدى. قىممەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! شۇنىڭ بىلەن يورۇق ساھىللار سەھىپىسىنىڭ بۈگۈنكى ئاڭلىتىشى بۇ يەردە ئاخىرلاشتى. سەھىپىمىزنىڭ كېلەر ھەپتىلىك سانىدا كۆرۈشەيلى. خۇشۋاق بولۇڭلار!